ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າທ່ານຮັບຟັງລາຍການພາສາລາວໄດ້ ເຊັ່ນໃນລົດໄຟ ໃນລົດ ຫຼືໃນທຸກຫົນແຫ່ງ SBS Radio App ເປັນວິທີການອັນດີເລີດເພື່ອຈະຟັງລາຍການຕ່າງໆຂອງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ແລະຟັງພອດຄາສຈ າກໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ ມັນເປັນພຽງແຕ່ການຟັງແບບໃໝ່ຊື່ ຖ້າຫາກທ່ານມີແອັບຂອງ SBS Radio ຢູ່ແລ້ວ ມັນຄົງຈະເປັນການທີ່ຈະອັບເດດມັນໃໝ່ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີແອັບຂອງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ເທື່ອ ກໍໃຫ້ດາວໂຫຼດເອົາ SBS Radio App ໄດ້ຈາກ App Store ຫຼື Google Play ສຳລັບຄວາມຊີ້ແຈງເພີ່ມໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ Radio App